جو رسول آهي، جو اوهان تي الله جون پڌريون آيتون هن لاء پڙهندو آهي ته جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي اونداهين کان سوجهري ڏانهن ڪڍي ۽ جيڪو الله تي ايمان آڻيندو ۽ چڱا ڪم ڪندو تنهن کي اهڙن باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان واهيون وهنديون آهن اتي هميشه رهندا بيشڪ ان جي روزي چڱي طرح ٺاهي آهي.